SBS Radio ສະບາຍດີທ່ານສົມດີ ມີໄຊ ຕາມດັ່ງເດີມຫັ້ນແຫຼະ ຂໍໃຫ້ທ່ານລາຍງານໃຫ້ຊາບແດ່ທີ່ວ່າ ມື້ວານນີ້ນະ ມັນເປັນຈັ່ງໃດວ່າເກີດອຸບັດເຫດທີ່ວ່າລົດຕູ້ໂດຍສານຕຳກັບລົດບັນທຸກ ຈົນວ່າຄົນງານລາວທີ່ວ່າມີເຈດ ຕະນາມາເຮັດວຽກເຮັດການຢູ່ໃນປະເທດໄທເນຍເສຍຊີວິດໄປ 11 ຄົນພຸ້ນ ມັນເປັນແນວໃດເນາະ ມື້ວານນີ້ເນາະ ເວລາ 4 ໂມງເຊົ້າ 30 ນາທີ ເກີດອຸບັດຕິເຫດລົດຕູ້ປ້າຍເຫຼືອງທະບຽນ 340405 ກຸງເທບມະຫານະຄ ອນ ຕຳກັບລົດພ່ວງ 18 ລໍ້ເນາະ ທີ່ໜ້າໂຮງພະຍາບານວັງສົມບູນ ອຳເພີວັງສົມບູນ ຈັງຫວັດສະແກ້ວ ການຕຳກັນເທື່ອນີ້ ຈາກເຫດການອຸບັດຕິເຫດລົດຕູ້ຕຳກັບລົດ 10 ລໍ້ເທື່ອນີ້ເນາະ ກໍເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດໃນທີ່ເ ກີດເຫດຈຳນວນ 11 ຄົນ ໂດຍຜູ້ເສຍຊີວິດທັງໝົດມາກັບລົດຕູ້ ເປັນຊາຍ 5 ຄົນ ຍິງ 5 ຄົນ ເປັນຊາວລາວທັງໝົດເນາະ ແລະກະຄົນໄທອີກ 1 ຄົນ ສ່ວນຜູ້ເຈັບຈະມີຢູ່ທັງໝົດ 4 ຄົນ ມາກັບລົດພ່ວງ ສະພາບລົດຕູ້ກະເສຍຫ າຍຍຸບເກືອບທັງຄັນ ເບື້ອງຕົ້ນຄາດວ່າຄົນຂັບລົດຕູ້ໜ້າຊິຫຼັບໃນ

ຖະໜົນທາງຫຼວງແຜ່ນດິນໝາຍເລກ 317 ສະແກ້ວ-ຈັນທະບູລີ ເປັນຖະໜົນທີ່ເກີດເຫດເທື່ອນີ້ເນາະ ຊ່ວງອຳເພີວັງນ້ຳເຢັນເຖິງອຳເພີວັງສົມບູນ ກຳລັງຢູ່ລະຫວ່າງການກໍ່ສ້າງ ເພາະສະນັ້ນ ຫາກຄົນຂັບບໍ່ຄຸ້ນເຄີ ຍເສັ້ນທາງ ຫຼືວ່າສະພາບຮ່າງກາຍບໍ່ພ້ອມ ເຊັ່ນວ່າມີອາການງ່ວງນອນ ກໍຢ່າຝືນຂັບ ໃຫ້ຈອດພັກ ແລະກໍຂໍໃຫ້ເພີ່ມຄວາມລະມັດລະວັງເປັນພິເສດນຳ ອັນນ່າ ລົດທີ່ວ່າເປັນລົດຕູ້ ລົດໂດຍສານ ຕຳກັບລົດພ່ວງ ຫົ ກ ສິບລໍ້ນີ້ນະ ປ້າຍເຫຼືອງ ອັນ ແມ່ນ ແມ່ນ ແມ່ນ ປ້າຍຂອງປະເທດໄທບໍ ຫຼືວ່າປ້າຍມາແຕ່ລາວພຸ້ນ ອັນນີ້ເປັນປ້າຍລົດຂອງປະເທດໄທ ເປັນລົດຮັບຈ້າງ ເປັນລົດຕູ້ຮັບຈ້າງເນາະ ອືມ ລົດ ລົດ ລົດໄທບໍ່ແມ່ນລົດລາວເ ນາະ ແລ້ວນະ ສາເຫດທີ່ວ່າກຳລັງມີການສືບສວນນີ້ ແມ່ນວ່າດູເດົາຫຼືວ່າກະຕວງວ່າ ອັນນ່າ ຄົນຂັບລົດຕູ້ນີ້ຫຼັບໃນ ຄັນບໍ່ຊັ້ນກໍຜິດພາດແນວໃດ ແລ້ວກໍຂັບລົດໂດດຂ້າມເລນໄປ ໄປຕຳເອົາລົດບັນທຸກນີ້ນະ ແມ່ນວ່ າມັນ ມັນ ມັນ ມັນຕຳແຮງປານໃດເນາະ ຄວາມແຮງກະໄດ້ບໍ່ຫັ້ນ ເທົ່າທີ່ຕິດຕາມຂ່າວເນາະ ມີການຕວດ ເອີ ເລື່ອງຂອງ GPS ກະບອກວ່າການຂັບລົດຂອງຄົນຂັບລົດຕູ້ເນາະ ກະແລ່ນມາໂດຍຄວາມເລວທີ່ ທີ່ບໍ່ເກີ ນທີ່ກຳນົດເນາະ ກະຊິມີ GPS ປະຈຳລົດຢູ່ ແຕ່ວ່າການຊົນເທື່ອນີ້ກະເປັນການແລ່ນສວນທາງກັນ ການຕຳກັນ ເກີດແຮງບວກ ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມລຸນແລງໃນການ ອາ ຕຳນີ້ ອາ ຫຼາຍ ເຮັດໃຫ້ມີການເສຍຊີວິດດັ່ງກ່ າວນີ້ເນາະ ອັນ ລົດ ລົດ ລົດຕຳກັນເທື່ອນີ້ ແມ່ນຫົວກັບຫົວຕຳກັນບໍ ຫຼືວ່າຕຳທາງຂ້າງແນວໃດ ກະຫົວກັບຫົວຕຳກັນ ຄືແລ່ນ ແລ່ນສວນທາງກັນ ບວກກັນເລີຍຈັ່ງຊີ້ນະ ໂອ ແປວ່າແລ່ນມາເອົາຫົວຕຳກັນປຶ້ງເນາະ ກໍ ແຮງເຕີບແລ້ວນະ ແລ້ວບາດນີ້ນະ ນະ ນະ ທີ່ວ່າມັນຕຳແຮງຂະໜາດນີ້ນະ ແລ້ວກະມີການເຊັກເບິ່ງຢູ່ GPS ວ່າຄວາມໄວ ອັນ ຂອງລົດຕູ້ ອັນ ມັນແລ່ນໄວທໍ່ໃດຫັ້ນ

ຫຼືວ່າກວດເບິ່ງ GPS ຮູ້ວ່າຕຳແຮງເທົ່າໃດບໍ່ ເພາະວ່າຕາມທີ່ຂ້າພະເຈົ້າປະສົບການນີ້ ລົດຕູ້ແລ່ນຈາກສະຖານີຕ່າງໆ ຫຼືວ່າບ້ານໜຶ່ງໄປຫາເມືອງໜຶ່ງ ຫຼືວ່າຈັງຫວັດໜຶ່ງໄປຫາຈັງຫວັດໜຶ່ງ ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ລົດຄື ລົດເມໃຫຍ່ຊິ ຄວາມໄວນີ້ແປວ່າເພິ່ນບໍ່ໃຫ້ກາຍ 80 ຫຼັກຕໍ່ຊົ່ວໂມງ ແຕ່ວ່າລົດຕູ້ນີ້ມັນ ມັນ ມັນແລ່ນນີ້ຮ້ອຍ ຮ້ອຍຊາວ ຫຼືວ່າຮ້ອຍສິບນະ ບໍ່ຫຼຸດຮ້ອຍແຫຼະ ແລະກະເປັນລົດທີ່ວ່າ ມັນບໍ່ແຂງແຮງ ມັນ ມັນ ມັນບໍ່ແຂງຫັ້ນນະ ມັ ນບໍ່ຄືລົດເກັງທຳມະດາໄດ໋ ລົດຕູ້ກໍໄດ້ ຄັນຕຳມາກະເປັນຈັ່ງຊີ້ລະຕາຍ ແລ້ວພວກທີ່ວ່າຕາຍນີ້ ດຽວນີ້ນີ້ຊາກສົບຢູ່ໃສເນາະ ເອົາໄປລາວແລ້ວບໍ່ ຕອນນີ້ເກັບໄວ້ທີ່ໂຮງພະຍາບານເນາະ ນິຕິເວດ ກໍຄືໂຮງພະຍ າບານຕຳຫຼວດເນາະ ເພື່ອທີ່ຈະໃຫ້ທາງຍາດພີ່ນ້ອງໄດ້ແຈ້ງຄວາມປະສົງມາຮັບສົບໄປເຮັດບຸນ ນັ້ນ ຢູ່ໃນປະເທດໄທຢູ່ ຕອນນີ້ກຳລັງປະສານກັບທາງຍາດພີ່ນ້ອງທາງຝັ່ງລາວຢູ່ ອືມ ກະໜ້າສົງສານ ເພາະວ່ າມັນບໍ່ແມ່ນຄົນຮັ່ງຄົນລວຍເດີ້ ອັນນີ້ມັນແມ່ນຄົນທີ່ວ່າຄົນທຸກຄົນຍາກ ແລະບໍ່ມີວຽກເຮັດງານທຳ ແລະກະ ເອີ ມາຊອກວຽກຊອກງານ ແລະກະມາເກີດສິ່ງແບບນີ້ເກີດຂຶ້ນ ແລະກະເສຍຊີວິດໄປຢ່າງກະທັນຫັນ ແບບນີ້ ແລະກະປະບັນຫາໄວ້ໃຫ້ຍາດຕິພີ່ນ້ອງ ຫຼືວ່າລູກເມຍຢູ່ເມືອງລາວ ເພິ່ນກະແບກຫາມບັນຫານີ້ ກະແບບວ່າໜັກເຂົ້າໄປຕື່ມ ແຕ່ວ່າພວກທີ່ຕາຍນີ້ນະ ແມ່ນວ່າຊິໄດ້ຮັບຄ່າເສຍຫາຍແນວໃດແນວໜຶ່ງຫຼືບໍ່ເ ນາະ

ອາ ແມ່ນນະ ແນ່ນອນ ມັນ ມັນໄດ້ຄ່າ ອັນນາ ປະກັນໄພຫັ້ນ ກະຕວງໄດ້ບໍ່ວ່າຄ່າປະກັນໄພນີ້ ຜູ້ໜຶ່ງຊິໄດ້ເທົ່າໃດ ກະ ກະໄດ້ບໍ່ເນາະ ອັນນີ້ຍັງບອກ ບອກຕົວເລກບໍ່ໄດ້ ເພາະວ່າແຕ່ລະບໍລິສັດນີ້ເນາະ ກະຊິມີການເຮັ ດປະກັນກັບຫຼາຍບໍລິສັດ ແລະໂດຍປົກກະຕິແລ້ວກະຊິໄດ້ໃກ້ຄຽງກັນ ເພາະວ່າກະເປັນເລື່ອງຂອງກົດໝາຍທີ່ ທີ່ ທີ່ບັງຄັບ ກຳນົດເອົາໄວ້ເນາະ ລົດໂດຍສານຈະຕ້ອງເຮັດປະກັນ ແລະກະຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບ ອຸບັດຕິເຫ ດຫຼືເສຍຊີວິດ ເວົ້າ ເວົ້າຈັ່ງຊີ້ຊະ ເວົ້າຈັ່ງຊີ້ຊະວ່າ ໄດ້ຮອດລ້ານບາດບໍ່ ບໍ່ແນ່ໃຈເນາະວ່າຊິຮອດລ້ານບາດບໍ່ ກະຍັງຮັກສາໂຕເລກ ມີການກະປະເມີນ ຫຼື ຫຼືວ່າມີການຄິດຈາກທາງ ທາງລາຊະການໄທອີກເທື່ອ ໜຶ່ງ ຈັ່ງຊີ້ນະ ເພາະວ່າຢາກຊາບໂຕເລກພໍປະມານນີ້ ກະຢາກຮູ້ວ່າມັນ ມັນຊິເປັນແນວໃດ ເພາະວ່າເຖິງແມ່ນວ່າຊິໄດ້ຫ້າລ້ານ ຫົກລ້ານ ມັນກະບໍ່ພໍດອກ ອັນລ້ານໜຶ່ງນີ້ ມັນກະຊື້ແຕ່ອັນນະ ລົດເກັງຄັນດຽວກະຍັ ງບໍ່ໄດ້ຊ້ຳ ອັນນະ

ຈັດໂຄງການພັດທະນາເຍົາວະຊົນອາສາສະໝັກນີ້ນະ ແມ່ນ ແມ່ນວ່າມັນເປັນແນວໃດເນາະ ອັນນີ້ເນາະ ທາງສຳນັກງານຍຸວະກາຊາດ ຫຼືສະພາກາຊາດໄທ ຮ່ວມກັບສຳນັກງານເຫຼົ່າກາຊາດຈັງຫວັດນະຄອ ນພະນົມ ແລະກະອົງການກາແດງຂອງລາວ ໄດ້ຈັດໂຄງການພັດທະນາສັກກະຍະພາບອາສາຍຸວະກາຊາດໄທລາວ ລະຫວ່າງວັນທີ 15 ເຖິງ 18 ສິງຫາ

ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈໃນງານອາສາສະໝັກເນາະ ນອກຈາກນີ້ເຍົາວະຊົນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ ຍັງສິໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳທີ່ກ່າວເຖິງບົດບາດຂອງເຍົາວະຊົນໃນການສົ່ງເສີມຄວາມປອດໄພໃນໂຮງຮ ຽນ ແລະ ກິດຈະກຳທີ່ມຸ່ງສ້າງ ແລະ ພັດທະນາເຍົາວະຊົນໃຫ້ເປັນຜູ້ນຳທາງການປ່ຽນແປງທາງດ້ານຄວາມຄິດ ແລະ ພຶດຕິກຳອັນດີງາມ ລວມເຖິງໃນການຊຸກຍູ້ໃຫ້ເກີດສັນຕິພາບ ແລະ ການຢູ່ຮ່ວມກັນຢ່າງສັ ນຕິສຸກຕໍ່ໄປເນາະ ອັນກ່ຽວກັບທີ່ວ່າຈຳນວນຄົນທີ່ວ່າເຂົ້າຮ່ວມນີ້ນະ ແມ່ນວ່າ ຂອງທາງນະຄອນພະນົມນີ້ມີປະມານ 120 ແລ້ວກະມາຈາກຝັ່ງລາວ ປະມານ 21 ນີ້ນະ ແມ່ນວ່າມັນເປັນຫຍັງມີໜ້ອຍມາຈາກຝັ່ງລາວຫັ້ ນ ບໍ່ແມ່ນເອົາກອງລອນມາຊັ້ນບໍ່ ຈ້າ ຈະເປັນ ເປັນຂອງອົງການກາຊາດຂອງລາວເນາະ ທີ່ເປັນແຂວງຄຳມ່ວນເນາະ ຢູ່ສະເພາະແຂວງ ກະພ້ອມເຈົ້າໜ້າທີ່ 9 ຄົນ ກະລວມເປັນ 23 ຄົນເນາະ ອັນນັ້ນ ເລື່ອງ ເລື່ອ ງ ເລື່ອງອາສາ ເລື່ອງ ເລື່ອງອາສາສະໝັກນີ້ນະ ເຍົາວະຊົນ ຍົກຕົວຢ່າງເຍົາວະຊົນນີ້ນະ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຝຶກຫັດຫຍັງແດ່ ອັນນ່າ ກ່ຽວກັບເລື່ອງທີ່ວ່າຊ່ວຍນັ້ນຊ່ວຍນີ້ ເຊັ່ນວ່າ ເຊັ່ນວ່າມີເກີດເຫດອັນໃດອັນໜຶ່ງຂຶ້ ນ ແລ້ວກະໄປສຸກເສີນນີ້ນະ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮຽນຮູ້ມາຫຍັງແດ່ ສະຫຼຸບແລ້ວນີ້ ພໍເວົ້າສູ່ຟັງໄດ້ບໍ່ ກະຄືເລື່ອງຂອງການປະຖົມພະຍາບານເນາະ ຖ້າເຫັນ ເຫັນຜູ້ປະສົບອຸບັດຕິເຫດດ້ານຕ່າງໆເນາະ ກະສາມາດຊ່ ວຍເຫຼືອເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ ກະຢ່າງເຊັ່ນ ເຫັນຄົນທີ່ ເລື່ອງຂອງການປ້ຳຫົວໃຈຈັ່ງຊີ້ເນາະ ຫຼືວ່າເລື່ອງຂອງການຊ່ອຍຜູ້ສູງອາຍຸ ດູແລຜູ້ສູງອາຍຸຈັ່ງຊີ້ ເຮົາກະສິມີຄວາມເຂົ້າໃຈໃນ ໃນຄວາມຮູ້ເຫຼົ່ານີ້ເນາະ ແລ້ວ ກະມີຄວາມຮູ້ເບື້ອງຕົ້ນ ການດູແລ ອ່າ ຄົນ ຄົນເຈັບ ຄົນປ່ວຍ ກ່ອນທີ່ຈະເອີ້ນ ອ່າ ທາງໂຮງໝໍ ໂຮງພະຍາບານ ແຕ່ວ່າບໍ່ມີວິຊາທີ່ວ່າຊ່ຽວຊານແທ້ໆ ຍົກຕົວຢ່າງ ມຸດນ້ຳບໍ່ ຫຼືວ່າປີນຂຶ້ນພູ ຂຶ້ນກົກໄມ້ ຈັ່ງຊີ້ບໍ່ມີແມ່ນບໍ່

ໃຫ້ນ້ຳໃຫ້ໃນ ເປັນປີນໄປຫຍັງນີ້ ກະຄືຈະເປັນອາສາສະໝັກ ຈະເປັນລູກເສືອ ທີ່ເປັນພວກນັກຮຽນທະຫານຈັ່ງຊີ້ນະ ອືມ ກະແມ່ນຢູ່ ຂະໜາດວ່າອັນຜູ້ຊ່ຽວຊານໄທ ຈັ່ງໃດດຳນ້ຳເກັ່ງບໍ່ເກັ່ງ ໄປມຸດນ້ຳກໍຕາຍຈ້ອ ຍ ເພາະວ່າອົກຊີເຈນໝົດວ່າຊັ້ນເຖາະ ອັນນ່າ ແລ້ວເລື່ອງທີ່ວ່າອັນນ່າ ຝຶກຫັດກັນລະຫວ່າງນະຄອນພະນົມກັບທ່າແຂກ ຫຼືວ່າ ເມືອງຄຳມ່ວນນີ້ນະ ແມ່ນວ່າລາຍການນີ້ຈັດເປັນປະຈຳແຕ່ລະປີບໍ່ ຫຼືວ່າມັນເປັນຈັ່ ງໃດເນາະ ອັນນີ້ກະບໍ່ໄດ້ຈັດເປັນປະຈຳທຸກປີ ກະເປັນ ເປັນຊ່ວງໂອກາດ ອ່າ ດົນໆກະສິມີການຈັດກັນເທື່ອໜຶ່ງຈັ່ງຊີ້ນະ ບໍ່ໄດ້ຈັດກັນເປັນປະຈຳທຸກປີ ອ່າ ເມື່ອມີໂຄງການ ມີກິດຈະກຳ ມີງົບປະມານ ກະຈະໄດ້ມີ ການ ອ່າ ຮ່ວມກັນຈັດເປັນ ເປັນຄັ້ງເປັນຄາວໄປ ແລ້ວສຳລັບຈັງຫວັດອື່ນ ຫຼືວ່າແຂວງອື່ນຂອງ ສອງກ້ຳແມ່ນ້ຳຂອງນີ້ ມັນ ມັນກະມີລາຍການແບບນີ້ຢູ່ເລື້ອຍໆບໍ່ ຫຼືວ່າບໍ່ມີ ກໍບາງ ບາງ ບາງຈັງຫວັດບາງແຂວງ ຈະ ມີການຈັດຮ່ວມກັນເນາະ ຢ່າງປະເທດໄທກໍຄືໜອງຄາຍ ກັບນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເທົ່າທີ່ເຄີຍຕິດຕາມ ກະເຄີຍມີຂ່າວປະເພດນີ້ຄືກັນ ຈັ່ງຊີ້ນະ ອືມ ກະເປັນ ເປັນການພັດທະນາກັນໃນສອງກ້ຳ ສອງຝ່າຍວ່າຊັ້ ນສະເນາະ ແລ້ວເລື່ອງໜຶ່ງອີກຢາກຊາບນີ້ແມ່ນວ່ານະຄອນພະນົມ ຈັດໂຄງການຍ່າງແລ່ນມາຣາທອນຂ້າມຂອງ ນະຄອນພະນົມຫາເມືອງຄຳມ່ວນ ສຸດສົກປີ 2019 ນີ້ນະ ມັນແມ່ນ ມັນແມ່ນວ່າ ເປັນຫຍັງມັນຈຶ່ງຈັດຂຶ້ ນເນາະ ໂດຍປົກກະຕິເນາະ ກິດຈະກຳນີ້ເພິ່ນຈະຈັດຂຶ້ນກັນເປັນປະຈຳທຸກປີ ເທື່ອນີ້ກະເປັນອີກປີໜຶ່ງເນາະ ໂດຍຈັງຫວັດນະຄອນພະນົມ ສຳນັກງານການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ກິລາຈັງຫວັດນະຄອນພະນົມ ໄດ້ຮ່ວ ມກັບມູນນິທິສີໂຄດຕະບູນ ໜ່ວຍງານພາກລັດ ພາກເອກະຊົນ ຈັດໂຄງການຍ່າງແລ່ນຂ້າມຂອງ

ກິດຈະການການດູແລສຸຂະພາບຂອງນະຄອນພະນົມບໍ່ ຫຼືວ່າໃຫ້ແກ່ຝັ່ງລາວພຸ້ນ ອາ ໃຫ້ໂຮງພະຍາບານນະຄອນພະນົມ ແລະກະຝັ່ງລາວບາງສ່ວນນຳເນາະ ໂອ ແປວ່າແບ່ງກັນ ເພື່ອທີ່ຈະດູແລສຸຂະພາບຂອງ ປະຊາຊົນ ແລະ ກ່ຽວກັບການແລ່ນມາຣາທອນໄລຍະຍາວນີ້ນ່າ ແມ່ນວ່າຜູ້ເຂົ້າແຂ່ງຂັນນີ້ ບໍ່ແມ່ນພວກນັກກິລາໂດຍສະເພາະເລີຍບໍ່ ອັນນີ້ກະເປັນຜູ້ທົ່ວໄປເນາະ ນັກກິລາທີ່ແລ່ນເປັນປະຈຳ ຫຼືວ່າເປັນອາຊີບ ນີ້ເນາະ ແລະກະ ນັກແລ່ນທີ່ເປັນປະຊາຊົນຂອງນະຄອນພະນົມ ຫຼື ຄຳມ່ວນເນາະ ທີ່ມີຄວາມສາມາດ ຄິດວ່າເຈົ້າຂອງໄຫວ ກະສາມາດລົງສະໝັກໄດ້ຄືກັນ ບໍ່ ບໍ່ ບໍ່ຈຳກັດເນາະ ອືມ ແຕ່ກ່ອນແຕ່ກີ້ ຂ້າພະເຈົ້າກໍເຄີ ຍແລ່ນຢູ່ ອັນນ່າ ວັດໂພນພະເນົາ ໄປຫາດົງໂດກນີ້ ກໍປະມານຫ້າຫົກຫຼັກນີ້ ລະມັນ ມັນ ອັນນີ້ນີ້ ມາຣາທອນຂັ້ນນ້ອຍນີ້ ສິບຫຼັກນີ້ ມັນ ມັນຫຼາຍໃດ໋ ບໍ່ແມ່ນໜ້ອຍໃດ໋ ອັນ ສິບຫຼັກ ແລະກະຊາວຫຼັກ ແລະກະຫຼາຍກວ່ານັ້ນອີກ ກ ະມັນ ມັນຕ້ອງແມ່ນນັກແລ່ນ ຜູ້ຊ່ຽວຊານ ຜູ້ຕັ້ງແລ່ນເປັນນັກກິລາອີ່ຫຼີ ແລະນີ້ມັນຕັ້ງແລ່ນນີ້ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ບອກໃຫ້ຮູ້ບໍ່ ເພິ່ນກໍບອກໃຫ້ຮູ້ຢູ່ວ່າ ໄລຍະ 42 ກິໂລແມັດນີ້ ກະເປັນໄລຍະທີ່ໄກເນາະ ອັນຜູ້ທີ່ສະໝັກ ຄິດວ່າເ ຈົ້າຂອງໄຫວນີ້ ກະສາມາດສະໝັກໄດ້ ແຕ່ວ່າຄັນແລ່ນບໍ່ເຖິງ ກໍອອກຂ້າງທາງໄດ້ຄືກັນ ຈັ່ງຊີ້ ຄັນວ່າອອກຂ້າງທາງລະ ມີຕຽງໃຫ້ນອນບໍ່ລະ ກະບໍ່ມີແລ້ວເນາະ ເຖິງແຕ່ວ່າ ກະສິມີລົດພະຍາບານເນີ່ຍ ເພິ່ນແລ່ນ ນຳຫຼັງຢູ່ ແລະກະມີຢາດົມຢາຫຍັງໃຫ້ຈັ່ງຊີ້ ມີນ້ຳມີອະໄລບໍລິການຈັ່ງຊີ້ ເພິ່ນນະ ແລະກະເມື່ອ ແຕ່ວ່າຄັນຖ້າບໍ່ຮອດເສັ້ນໄຊນີ້ ກະສິບໍ່ໄດ້ຮັບຫຼຽນລາງວັນຈັ່ງຊີ້ ເລື່ອງແລ່ນນີ້ມັນບໍ່ແມ່ນຂອງງ່າຍແຫຼະ ເລື່ອງຈັດ ການແລ່ນມາຣາທອນນີ້ນະ ແມ່ນວ່າ ແມ່ນໆໃຜລິເລີ່ມຂຶ້ນ ແມ່ນໆນະຄອນພະນົມບໍ່ ຫຼືວ່າທ່າແຂກເປັນຜູ້ລິເລີ່ມຂຶ້ນ ອັນນີ້ເປັນ ເປັນນະຄອນພະນົມເນາະ ເປັນ ເປັນຜູ້ຈັດຂຶ້ນເນາະ ເທື່ອນີ້ກະເປັນເທື່ອທີ່ 3 ຕິດຕໍ່ກັ ນແລ້ວ ອື 3 ງວດຕໍ່ກັນແລ້ວເນາະ ໂອ 3 ປີຕໍ່ກັນແລ້ວ 3 ງວດ 3 ອື ແລ້ວແຕ່ ແຕ່ລະຄັ້ງທີ່ວ່າເຄີຍຈັດມາຫັ້ນ ໄດ້ເງິນຫຼາຍປານໃດເນາະ ຮູ້ບໍ່ ອັນນີ້ຕົວເລກເນາະ ກະຢູ່ປະມານຢູ່ຫຼັກ ຫຼັກເກືອບ ເກືອບແສນເນາະ ຫຼັກເ ກືອບແສນ ອືມ ອາ ປີທີ່ແລ້ວເກືອບ ເກືອບແສນເນາະ 90,000 ກວ່າເນາະ ກະ 90,000 ກວ່າ ຄັນ ຄັນ ຄັນວ່າໄດ້ເກືອບ ຄັນວ່າໄດ້ເກືອບແສນນີ້ ຮູ້ບໍ່ວ່າໃຫ້ຝັ່ງລາວຈັກເປີເຊັນ ຫຼືວ່າປະມານເທົ່າໃດ ຮູ້ບໍ່ເນາະ ອໍ ອັນ ອັນນີ້ບໍ່ມີ ບໍ່ມີຕົ ວເລກເນາະ ອືມ ກະສິເປັນຕົວເລກ ກະພໍສົມຄວນກັນຢູ່ແຫຼະ ເພາະວ່າຈັດກັນມາ ລ່ວມກັນມາກະ 3 ປີແລ້ວຈັ່ງຊີ້ນະ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ນີ້ ເລື່ອງແລ່ນລະຫວ່າງນະຄອນພະນົມກັບຄຳມ່ວນນີ້ນະ ຝ່າຍລາວເພິ່ນມີຄ ວາມເຫັນແນວໃດ ເພິ່ນດີໃຈນຳບໍ່ ເທົ່າທີ່ ທີ່ຜ່ານມາເພິ່ນກະດີໃຈເນາະ ແລະກະ ກະຢາກໃຫ້ຈັດກັນເປັນປະຈຳທຸກປີ ເພາະວ່ານອກຈາກກະສິເປັນການ ອ່າ ຫາລາຍໄດ້ໃຫ້ກັບໂລງພະຍາບານທັງສອງຝັ່ງສ ອງຝ່າຍແລ້ວ ກະຍັງເປັນການສ້າງຄວາມສຳພັນ ອ່າ ລະຫວ່າງປະເທດໄດ້ຂ້ອນຂ້າງດີ ໂດຍສະເພາະ ປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນ ອາ ນະຄອນພະນົມກັບທຳມ່ວງຈັ່ງຊີ້ເນາະ ຄຳມ່ວນເນາະ ກະຈະເກີດໄປມາຫາ ສູ່ກັນກະສະດວກສະບາຍ ແລະແໜ້ນແຟ້ນກັນຫຼາຍໆກວ່າເກົ່າຈັ່ງຊີ້ນະ ຂໍຂອບພະເດດພະຄຸນນຳທ່ານຫຼາຍໆ ທີ່ກະລຸນາລາຍງານຂ່າວຄາວ ທີ່ໜ້າຄວນຊາບນີ້ໃຫ້ຮູ້ນຳ ຂໍຂອບໃຈ ຊົງດີ ມີໄຊ ລາຍງານ SBS Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.